تنهن ڪري الله تعاليٰ شرڪ جو رد ڪيو آهي. غير الله معنيٰ الله کان سواء ٻئي جي حڪومت شرڪ کان شروع ٿيندي آهي. جڏهن ٻي طاقت ماڻهو محسوس ڪندو آهي تڏهن ته ان جو حڪم مڃيندو آهي. اتان غير الله جي حڪومت شروع ٿيندي آهي. غير الله جو قانون اتان شروع ٿيندو آهي جڏهن ان جي طاقت محسوس ڪبي آهي. الله جي قانون کي پوئتي رکي انهيء جاء تي غير الله جو قانون آڻبو تنهن جي معنيٰ تنهن کي خدا سمجهيون نه. زبان سان چوڻ ڪو لازم آهي ڇا؟ بد چال عورت بڇڙي ماڻهوء کي جنهن سان غلط تعلق هوندو اٿس، انهيء کي ڪو مڙس تسليم ڪندي آهي ڇا؟ بد اخلاق ته ٿيندي آهي. ناجائز تعلق ان سان رکندي مشرڪ جي حيثيت هي آهي. هرڀرو خدا ڪوٺيس ڇا؟ نه، اهو تعلق جيڪو الله سان هجڻ کپي غير سان ٿو رکي بس. ان جي حيثيت ان عورت جهڙي آهي.

۽ نٿا چون مگر ڪوڙ، ڳالهائين ئي ڪوڙ ٿا، ٻيو ڪجهه نه آهي. فلعلک باخع نفسک، الله تعاليٰ نبي سائين جي جذبات کي ڏٺو آهي. نبي جا جذبات، نبي جو قد، جي قدر شناسي، الله جي معرفت، ڪائنات ۾ رب جي لاء وڌيڪ آهي سڀ شيء کان. حضور انور صلي الله عليه وسلم کي الله تعاليٰ جي معرفت تمام وڏي آهي، تنهنڪري الله تعاليٰ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي مٿان ضابطو ٿو وجهي. جنهن ضابطي کي الله تعاليٰ آسمان جي مٿان ڦاٽڻ کان نه وڌو آهي. آسمان ڦاٽي پوي جيڪر ٻڌايو ڪونه اٿائين ته مان ان تي ضابطو وڌو آهي تنهن ڪري نه ڦاٽو آهي نه پر الله تعاليٰ نبي جي لاء ضابطو ٿو وجهي لعلک باخع نفسک عليٰ آثار تون انهن جي پويان پنهنجي نفس کي هلاڪ ڪندين ڇا پاڻ کي گهٽو ڏيندين ڇا معنيٰ نبي سائين تي ضابطو ٿو وجهي ته انهن جي غلط دعويٰ جي مقابلي ۾ پاڻ کي صفا ختم ڪندين ڇا ضابطو ٿو وجهيس خدا ته ائين نه ڪبو تنهن جي معنيٰ ته معرفت نبي جي سماوات ارض کان به مٿي آهي نه الله جي لاء انهن تي ضابطو نٿو وجهي قريب آ ته ڦاٽن جي ڦاٽن ته ڦاٽن پر هتي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته توهان کي پاڻ کي هلاڪ نه آهي ڪرڻو معنيٰ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن انهي معاملي ۾ ايترا محنتي آهي جو جيڪر پاڻ کي هلاڪ ڪن بخع بمعنيٰ هلاڪت ۽ مجهد نفسک متلفها، تلف ڪندڙ. جيڪي ڪافر منهن موڙي توکان ويا، حسرت ۾، افسوس ۾، محنت ۾، ايتري قدر ڪوشش جو پاڻ کي هلاڪ ڪري وجهڻ. حديث شريف ۾ اچي ٿو. فرمايو رسول الله صلي الله عليه وسلم ته ڪڏهن ڪڏهن مون کي پريشاني ٿيندي هئي پوء مٿي جبلن تي چڙهي ويندو هوس. مٿي چڙهي چوان ته ٽپو ڏيان ڀلا اهڙي زندگيء کان.

ان جي رونق لاء، زينت ۽ سينگار جي لاء زمين کي سينگاريو آهي، باغ باغيچا، جبل، سون، چاندي، جواهرات، درياء، سمنڊ، لنبلوهم، جيئن آزمايون، ايهم احسن عملا، ڪير ٿو چڱا ڪم ڪري، دنيا جي گهڻين تڪليفن کان فارغ ڪري سڀ شيون هنن کي آسان ڪري ڏنيون سين. ابن عمر سوال ڪيو حضور انور صلي الله عليه وسلم کان، يا رسول الله احسن عملا اي احسن عملا، ڪير آهي بهتر عمل ۾؟

اهي گاهه، جهنگل، جبل، درخت صاف ڪري ڇڏينداسين. ماڻهو انهي بناءَ ۽ سينگار تي جيڪي ريجهي ويهي رهيا آهن ۽ انهي کي پنهنجي سڄي معاملات کي پنهنجو دنيا ۾ مقصد سمجهن ٿا. زمين جو سامان اهو ڪيترو به گڏ ڪريو، مادياتي ترقيون ڪيتريون به وٺو، زمين ساري کي گل لالو بڻائي ڇڏيو. آسمان جي جيستائين هدايت کي، روحاني مراتب کي، توهان جيستائين نه طئي ڪندؤ، تيستائين ڪو نفعو نه ٿيندو. سڀ توهان سڃا سکڻا ٿي پنهنجي رب تعاليٰ وٽ هلي بيهندؤ ۽ خود زمين جنهن تي توهان جو ايڏو مال، ملڪيت، دولت پکڙي پئي آهي، اها سڀ صاف ٿي ويندي. آهي ايستائين انقطاع جي ابتدا آهي ۽ ان ۾ انقطاع ٿئي ماڻهن کي انقلاب جي لاء ايترو تيار ڪجي جو الله جي نالي کي بلند ڪن اهڙا ماڻهو هئا جن ائين ڪيو ام حسبت ڇا تو ڀانيو آ ان اصحاب الڪهف والرقيم ڪانو من آياتنا عجابا بيشڪ ڪهف وارا، غار وارا ۽ کوهه وارا اهي هيا اسان جي عجيب آيات مان هڪڙا شخص بهترين ماڻهو هيا ان ڳالهه کي توهان ڄاتو آ سمجهيو آ الله تعالي فرمائي ٿو انهن کي متعارف ڪريو جيڪي پنهنجي دنيا جي معاملي ۾ انقطاع ڪري هليا ويا انهن جو قصو اڳتي اچي ٿو، بيان ٿئي ٿو. معنيٰ انهن سڀني شين کي هنن ترڪ ڪيو. اهڙو جيڪو محڪم نظام هيو، انهيء ساري کي انسان ترڪ ڪري سگهي ٿو. بس. ۽ الله تبارڪ وتعاليٰ اهڙي بي سرو سامان، ضعيف البنيان انسان فقراء جي لڏي کي اهڙن اميرن، بادشاهن، ڪسريٰ ۽ قيصر جهڙن متڪبرن، مغرورن تي فتح ڏئي ڪامياب الله تعاليٰ ڪري سگهي. خاتم الانبياء سيد المرسلين ڪهڙي ڏسو حالت ۾ نڪتا؟ صديق اڪبر رضي الله تعاليٰ عنه ساٿ آهي، دشمنن جي پوري گهيري ۾ غار ثور جي اندر ٽي ڏينهن رهن ٿا، ان کان بعد تعاقب ٿيو، تعاقب ۾ به جيڪو انهن جي پويان آيو هو شخص سراقو اهو اهو به ناڪام ٿي هليو ويو، ائين الله تعاليٰ انهن کي پنهنجي فضل سان منزل مقصود تي پهچايو، وري اتي چند اصحاب گڏ ڪرائي بدر جي لڙائيء ۾ صاف ظاهر نصرت کي ظاهر ڪيو، جتي بي سرو سامان ماڻهو هيا، جن جو جنگ سان ڪو سا ظاهر واسطو عوام جو ڪو نه هيو. ڪي ڪنهن هڪڙي قافلي جي سامهون آيا ها. الله تعاليٰ انهن کي ڪامياب ڪيو. يهودين نبي اڪرم صلّي اللّٰه عليه وسلّم جي خلاف ڪافرن کي مشورو ڏنو هو ته ٽي سوال ڪري اچو. انهن ٽن سوالن منجهان هڪڙو سوال اصحاب ڪهف جو آهي، ٻيو ذوالقرنين جو آهي، ٽيون روح جو مسئلو گذري ويو. هتي اصحاب ڪهف جو بيان آهي. الله تعاليٰ جي قدرت جي نشاني. پهرين رب تعاليٰ مجملاً بيان فرمايو آهي. چند هڪڙا نوجوان هيا. روم جي ڪنهن ظالم بادشاهه جبار کان نڪتا ها. انهن جا نالا به ڪن ٻڌايا آهن. بادشاهه جو نالو دقيانوس هيو. سخت بت پرست، مشرڪ ۽ ظلم سان ماڻهن کي بت پرستي ڪرائيندو هو. پنهنجا غلط قانون ماڻهن تي ٿڦي انهن کي پنهنجي ظلم جي شڪنجي ۾ پيڙيندو هو. دنيا جا نفع انهن کان غلام بڻائي ڪڍندو هو. اهڙي طرح هن پنهنجي حڪومت کي ماڻهن جي رت ۽ عزت جي مٿان قائم ڪري ڇڏيو هو. هي چند نوجوان ها جن جي دلين ۾ الله سان تعلق، حڪومت کان نفرت، ظلم کان بيزاري هئي، رب تبارڪ و تعاليٰ جي خوف کان ۽ تقويٰ کان انهن جون دليون ڀريل هيون، انهن صبر ۽ استقلال ڪري، توڪل ڪري، الله تبارڪ و تعاليٰ جي درگاهه ۾ حاضري ڏيڻ جي لاء ۽ پاڻ کي ظلم ۽ ظالمن کان پري ڪرڻ جي لاء، جڏهن ڏٺئون ته اسان ايتري قوت سان مقابلو نٿا ڪري سگهون ته پوء

اهو رب کان هنن سوال ڪيو. ۽ ان رب تبارڪ و تعاليٰ کان سوال ڪري پوء هي سڀئي ماڻهو نڪري پيا ٻاهر. پوء غار ۾ اندر لنگهي ويا ۽ اتي هي فيصلو ڪري لنگهي ويا دعا گهري ربنا آتنا من لدنک رحمة الله تعالٰي اسان کي پنهنجي طرفان بخشيش عطا ڪر هيئ لنا ۽ تيار ڪر اسان جي لاء من امرنا اسان جي معاملي ۾ رشدا درستي اسان جي زندگي گذارڻ جو اتي تون انتظام ڪر

غار جي اندر ڪيترا سال معنيٰ اسان انهن جي ڪنن تي ٿڦڪي ڏني سي ان غار ۾ جڏهن وڃي ستا ڪيترا سال ٿڦڪي ڏئي ڇڏي سي انهن جي ڪنن تي ننڊ پئجي ويا ثم بعثناهم پوء اسان انهن کي اٿاري سي لنعلم اي الحزبين احصيٰ لما لبثوا امدا جيئن ڄاڻون ته ڪهڙو انهن ٻن فرقن منجهان ڳڻي ٿو انهي شيء کي جو ٽڪيا انهيء ۾ مدت و مدت ڪير ٿو پنهنجي ساري سنڀاري سگهي. جاڳايوسي، پاڻ ۾ اختلاف ڪيون، پتو نه پين ته ڪيترو وقت ٽڪيا آهيون. لبثنا يوما او بعض يوم، ڏينهن اڌ ٽڪيا آهيون، ائين ٿي پيو. ڇو ته جنهن وقت ستا ها، وري جڏهن جاڳيا ته اهو وقت ايترو هو جو جيئن صبح جو ستا ها ته ٻيپهري ڌاران جاڳيا، ٽي سؤ نون ورهين کان بعد، تنهنڪري اشتباه ٿي پيو هنن کي ته الائي! اهو ايترو ڏينهن گذريو آهي يا ڪي وڌيڪ وري حدود کي حالات کي جڏهن ڏٺئون ته ايترو انقلاب انهيء ٿورڙي عرصي ۾ نه ٿيندو آهي تنهن ڪري پوء ڪي چوڻ لڳا ته الله ٿو ڄاڻي ته ڪيترو رهيا اهو مختصر قصو الله تعالي في الحال ٻڌائي ڇڏيو هاڻي تفصيل سان ٿو ٻڌائي ايشيا صغريٰ اهي دين عيسيٰ عليه السلام جا تابع هئا، انهيء ۾ بادشاهه جبار هو، دقيانوس هو، اهي ائين ئي مخفي طور نڪري ويا، بادشاهه جي قانون جا باغي هئا، مخالف هيا، هنن چيو ته اسان پنهنجي رب جي نالي کان سواء ٻئي کي اسان نه پڪارينداسين، اهو هڪڙو الله آهي، مشورو ڪري انهيء شهر منجهان نڪتا. اتي وڃي رهيا ايستائين رب تبارڪ وتعاليٰ بيان فرمايو پوء وڌيڪ ٻڌائي ٿو نحن نقص عليڪ نباهم اسان توهان کي خبر ٿا ٻڌايون بالحق پوري ساري خبر پيرائتي هاڻي توهان کي ٻڌايون

انهن جو دلين تي ربط هيو جو اسان سان انهن جو پاڻ ۾ تعلق هيو پنهنجو انهن جو اسان سان تعلق پاڻ ۾ به محبت ۽ تعلق هيو الله جا ٻانها ذڪر وارا بندا رب تعاليٰ ۾ اميد اعتماد پنهنجي مالڪ سان به تعلق پاڻ ۾ به محبت ربط انهن جو قلب تي هيو سمجهه ۾ آيو ته جيڪا به مجاهد جماعت آ انقلابي جماعت آ مهاجر جماعت آ انهن جو ربط قلبي پاڻ ۾ ضروري آهي، جيستائين جماعت جو پاڻ ۾ ربط قلب جو نه هوندو تيستائين جهاد جهڙو سٺو نتيجو نه نڪرندو. اذ قاموا فقالوا پوء اٿي چيائون ربنا رب السماوات والارض اسان جو مالڪ آهي اهو جيڪو آسمانن زمينن جو رب آهي لن ندعو من دونه الها ان کان سواء ٻئي ڪنهن مالڪ کي معبود کي اسان نه سڏينداسين نه ڪنهن کي بادشاهه تصور ڪنداسين هي جيڪو دنيا جي اندر هي دقيانوس بادشاهه پنهنجا قانون ٿو هلائي اسان ان کي بادشاهه تسليم نٿا ڪريون ان جي قانون کي اسان نٿا مڃيون هن قانون تي نه هلنداسين، هن جي حڪم تي ڪونه هلنداسين. لقد قلنا اذا شططا پوء ته اسان ڳالهه ڪئي سي تڏهن بعيد العقل عقل کان پري شطط متفرق ڳالهه شطط چئبو آهي متفرق ڳالهه کي معنيٰ جيڪا عقل کان بلڪل پري هجي عقل سان ان جو واسطو نه هجي حق کان پري هجي شطط جي معنيٰ اها آهي.

مشرڪ جيڪڏهن پنهنجي دعويٰ ۾ سچا آهن ته ڪو دليل پيش ڪن، جيڪڏهن ڪوڙا آهن ته پوء انهن ان جي تابعداري ڇو ٿا ڪن؟ اهو الله تي ڪوڙ ٻڌڻ آهي. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ هاڻي جڏهن توهان انهن کان پاسيرا ٿيا آهيو، اعتزال ڪيو، پاسيرا ٿيو، وما يعبدون ۽ انهن جي معبودن کان به پاسيرا ٿيو، الا الله، هڪڙو الله سو توهان سان آهي، جڏهن ائين آهي ته انهن کان، انهن جي معبودن کان، پاسيري ٿيڻ کان بعد، فاووا الي الڪهف، پوء رجوع ڪريو غار جي پاسي ڏي، ان غار وٽ هلو. اتي هلي پوء توهان پنهنجي رب تبارڪ وتعاليٰ جي عبادت ڪريو اڪيلا ٿي. ان جهنجهٽ ماڻهن جي کان ڇٽو روز هر ڪو اعتراض پيو ڪري، اسان تي مجبوريون پيون اچن، بادشاهه به اچي ڪاوڙجي، سزائن ڏيڻ جو ارادو ڪري، ان جا گناهه اسان نه تسليم ڪريون ته اسان کي گنهگار سمجهي. اتي هلو غار ۾، ينشر لڪم ربڪم، پکيڙيندو الله تعاليٰ توهان جي مٿان پنهنجي رحمت کان، يهيئ لڪم من امرڪم مرفقا، تيار ڪندو توهان جي لاء توهان جي معاملي ۾، آرام کي الله توهان کي آرام ڏيندو اتي هلو. اتي نه زمين، نه پوک، نه جايون، نه ملڪيت، هڪڙو ايئن غار آ انهي ۾ پئي هلو اتي الله تعالي سڀ ڪجهه پيدا ڪندو. ڪفر کان پٺي، شرڪ کان پٺي، ظالم جي ظلم کان پٺي ڏيڻ فرض آ. انهي ٻاراهن ڪوهي سڃ ۾ هلبو اتي الله اسان جي لاء سڀ ڪجهه ڪندو هتي ڪجهه ناهي. ايڏي بيزاري. رب تعاليٰ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کي نقشو ٿو ٻڌائي، ان غار جو نقشو ٿو ٻڌائيس. هتان سمجهه ۾ اچي ٿو ته نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن اهو غار ڪو نه ڏٺو آهي، تڏهن نقشو ٿو ٻڌائيس ۽ ائين به ٿو هلي فرمائيس ته اي نبيء! لو اطلعت عليهم جي نه تون انهن کي ڏسين ها ليئو پائي، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا تون جيڪر ايڏو اتي هڪڙو خوف ۽ هڪڙو رعب طاري ٿيل آ جو جيڪر تون اتي ڏسندي ليئو پائي جيڪر پٺي ڏي ۽ تنهنجي دل جيڪر رعب سان ڀرجي وڃي اسان انهن جي حفاظت لاء اتي پنهنجي قدرت جو ايڏو رعب رکيو آ جو ڪو اوڏو وڃي نه سگهندو آ تون جيڪر ليئو پائين ته تون ڏسي سگهين ٿو. پر تنهنجي دل به جيڪر ڀرجي وڃي رعب ۾، هڪدم پٺي ڏئي تڪڙو ٿي موٽين ته بيهڻ جهڙي ڳالهه ئي ڪانهي هتي. ايڏو مان رعب رکيو آهي انهن جي حفاظت جي لاء. اتان سمجهه ۾ آيو ته الله تبارڪ وتعاليٰ پنهنجي نالي وارن ۽ پاڻ سان دوستن ۽ پنهنجي سچن جي ماحول ۾ ايڏو رعب اهو وڏو رکندو آهي جو اهو رعب ڪو مخصوص ناهي جو بي فرمانن تي اهو رعب پوي پوء پنهنجي فرمانبردارن تي به پوي حتيٰ ڪه سيد الانبياء تي به اهو رعب پوي اهو ڪمال آهي. هي ته عيسيٰ عليه السلام جي وقت جا ماڻهو آهن، پر جيڪو سيد المرسلين جي تابعداري ڪري ۽ من و عن پوري تابعداري ڪري الله جي دين جي رغبت رکي انهي ۾ الله تعاليٰ ڇو نه رعب رکندو بس اها ڳالهه سمجهڻ جهڙي آهي. اڳ ۾ مان ڳالهه ڪريان پوء قرآن شريف جي آيت هيئن کڻي سمجهو، اتر ڏکڻ ائين غار آ، جبل آهن وڏا، هيئن ٿي ڏسجي ٿو. هيڏا پريان جبل آ ڏکڻ پاسي ڏانهن، هيڏي ته مٿي هليو ويو اتر قطب تي. پوء ايڏانهن جو ماڻهو آبادين کان هلندو اچي، اچي جبل ۾ شروع ٿئي چڙهڻ، پوء مڙئي رستا جبل جا، هلندي هلندي پوء هڪڙو غار ٿو شروع ٿئي. ان غار ۾ ماڻهو لنگهي پوي اونداهي ۾ اندر.

جيڪو اوڀاريون جبل آ انهي جي ڇانو او سج جڏهن مٿي چڙهي اچي ته اتر قطب ڏي سج وري پوء هيئن لڙندو آ هميشه لڙي پوء هيڏي لهندو آ پوء جڏهن چون سج مٿي چڙهي اچي ته هيئن ڦري وڃي ته جيڪو غار جو ڏکڻيون پاسو آ جنهن ۾ ٽنگ آ جو ٻاهر نڪري آيا اهو به وڏو جبل آ وري انهي جي ڇانو جنهن کي فيء الزوال چئبو آ منجهند جي وقت ۾ جيڪو لڙيل پاڇو هوندو آ وري انهي جي ڇانو ۾ پيا آهن وري جڏهن سج لڙي هيئن هيڏي اچي ته وري اولهه وارو جبل هنن تي ڇانو ڪري. الله تعاليٰ هتي قرآن ۾ اهو نقشو ٻڌايو حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کي ۽ ان جي ساري امت کي ته هن طرح سان اهي همراهه ستا پيا آهن. تري الشمس اي نبي تون ڏسين سج کي جڏهن جو اڀري ٿو تزاور عن ڪهفهم تزاور زور ميل

جڏهن سج اڀري تزاور عن ڪهفهم ذات اليمين، لڙي ٿو سج انهن جي غار کان سڄي پاسي ڏانهن، سڄي پاسي ڏانهن لڙي ٿو اچي هيڏي معنيٰ سڄو پاسو انهن جو ۽ انهن جو سڄو پاسو تڏهن جڏهن پير اتر ٿين منڍيون هيڏي غار جي غار ڏي ٿين ستل آهن ائين واذا غربت تقرضهم جڏهن وري سج لڙي ته ڪتري ٿو وڃي ذات الشمال کٻي پاسي ڏانهن اوڏانهن هنن جو هٿ کٻي پاسي ڏانهن آهي وهم في فجوة منه اهي وچ ۾ دنگي ۾ پيل آهن اندر وچ ۾ دنگو آهي، هڪڙو گهٽي آهي، انهيء ۾ پيل آهن. فجوة چئبو آهي ميدان کي، ڪشادو ميدان، ميدان، هوڏانهن به وڏا جبل، هوڏانهن به وڏا جبل. هوا به سٺي پهچي ۽ سائين اس جي خنڪي جيڪا ٻاهر هيٺ پوي سامهون اهو اثر به پيو اچي ۽ ڇانو به باقاعدي هجي. اهڙي طرح هنن جو پيو ٿو وقت گذري. ذالڪ من آيات الله، الله جي قدرتن منجهان هڪڙي قدرت، الله جي آيتن منجهان هڪڙي آيت آهي وڏي. وڏي نشاني آهي جو اتي اهي ستا پيا آهن. پنهنجي رهنمائيء سان رب هنن کي مامون ۽ محفوظ رکي آرام واري جڳهه تي سمهاري ڇڏيو آهي، جو نه هنن کي اس تنگ ڪري، نه صاحب هنن کي ڪا گرمي اچي. انهيء نموني سان هنن جو وقت پيو ٿو گذري ۽ هي به ممڪن آهي ته ٿورڙو غار ههڙو هيئن اڀ ڪپرو هوندو جنهن تي انهيء جي ڪري مينهن بينهن کان به بچي سگهن ٿا غار جو هيء ٿورڙو هيء اڀ ڪپرو جيئن جبل ٿيندا هجن هي ان جي هيٺون به پيا رهن ستا ته پوء ته ڇانو به ٿي وئي ۽ وري مينهن کان به ڇت ٿي وئي ڪنهن حد تائين حالانڪه دنگو ميدان به ته ٿيو ڪجهه ميدان به ٿيو

ڇو ته هو ڪجهه ننڍو ٿيندو آهي. الله تعاليٰ ٽي سؤ نو ورهيه ٻڌايا آهن. ان منجهان سمجهه ۾ آيو ته دين ۽ اسلام جي اعداد ۽ شمار ۾ شمسي سال معتبر ڪونهي، قمري سال معتبر آهي. هڪڙي اها ڳالهه سمجهه ۾ آئي هتي. ٻي ڳالهه هيء سمجهه ۾ آئي جو الله تعاليٰ فرمائي ٿو يسألونک عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. چنڊ جي باري ۾ پڇن ٿا توکان، چوين ته حج ۽ ماڻهن جي روزن وغيره ميقاتن جا اهي عدد، تاريخ ۽ مهينا معلوم ٿيندا آهن. اتي به چنڊ سان واسطو ٿيو، سج سان نه. اهي ٻه ثبوت آهن ته شمسي مهينو استعمال نه ڪبو، قمري مهينو استعمال ڪبو ۽ انهي شمسي مهيني ۾ ٻيو به هڪڙو نقصان آهي. اهو هي نقصان آهي ته جنهن ماڻهو کي ساليانو ڏيڻو آهي، ان ۾ سال ۾ ڏهه ڏينهن هن جا کٽي پوندا. قمري مهيني تي جيڪڏهن ڪجهه هن جي خدمت ڪرڻي آهي ته ڏهه ڏينهن هن جا بچي پوندا. اها به کوٽ ٿي وڃي ٿي. جيڪا ٽي سؤ نو ٽن سون ۾ نو ورهيه هن جا کٽي پوندا. ۽ نون ورهين جي هڪڙي ماڻهو جي جيڪڏهن پيدائش ڪو کائي وڃي ته ڪهڙو ظلم آهي. عدالت جي به برخلاف آهي شمسي مهينن تي استعمال ۽ ان جي مٿان مزدوريون ۽ حڪومتن جا رواج شمسي مهينن تي غلط آهن. ٻيو هاڻي جيڪو هي شمسي مهينو آهي ۽ جيڪي تاريخون ڪيون ٿي وڃن پيون. عيسيٰ عليه السلام جو جنم اڻويهه سؤ ۽ هاڻي پنجاسي آهي، ڇهاسي آهي، ائين جيئن ٿئي ٿو. انهيء ۾ ٻيو هڪڙو وڏو نقصان آهي. اهو هي نقصان آهي جو توهان پاڻ محسوس ڪندؤ. اهو سن شروع ٿيو آهي عيسيٰ عليه السلام جي انهن جي چوڻ بموجب موت واري ڏينهن تي. عيسوي سن جو مطلب آهي ته عيسيٰ عليه السلام جنهن ڏينهن ڦاهيء چڙهيو اتهون کان پهرين تاريخ ٻي تاريخ ٽين تاريخ. حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جو سن شروع ٿيو آهي هجرت مديني کان وٺي عيسوي سن شروع ٿيو آهي عيسيٰ عليه السلام جي ڦاهيء کان وٺي حالانڪه وما قتلوه وما صلبوه ڦاسي به ڪانهي هاڻي جيڪڏهن سن تسليم ڪجي معنيٰ ڦاسي تسليم ڪجي تنهن جي معنيٰ ته انهي سن کي تسليم ڪرڻ ڪفر جي برابر آهي

۽ هنن کي جيڪر ڏسين ته چوندين ته جاڳن ٿا پيا. اکيون هنن جون کليل آهن پر پوريون نه، ٿورڙيون. وهم رقود حالانڪه آهن ننڊ. ننڊ آهن پر اکيون ٿورڙيون کليل پئي سمجهه ۾ اچن. ونقلبهم ذات اليمين اسان اٿلائيندا آهيون انهن کي سڄي پاسي، ذات الشمال کٻي پاسي. معنيٰ ستل سنوان آهن سمجهه ۾ آيو.

شان ۽ ايڏي هيبت ۽ ايڏو جلال ۽ انهيء مقام ۾ ايڏو رعب رکيو آهي جو ماڻهو تماشي جي طور تي نه ٿا اچي ڏسي سگهن انهن کي ۽ ڪتو به اتي سامهون ويٺو آهي انهي ۾ به رعب آهي هڪڙو وڏو جو ماڻهو چوندو ته اهو ڪتو ويٺو آهي کائي نه مان کي اهو الله تعاليٰ هنن جي پوء لڳڻ جي ڪري صحبت جو اثر ڪيو جو اهو به هنن سان گڏ صدين جون صديون جيئرو هو ڪتو رکڻ بيڪار آ انهي ۾ اهو حڪم آهي پر ڪن لکن برن ڪتن ۾ ڪو ڀلو ڪتو به ته هجڻ گهرجي جيئن لکن انسانن ۾ ڪو خراب انسان به ٿي پوي اهڙي طرح اي ويچاري مولانا سعدي فرما پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوت گم شد نوح عليه السلام جو پٽ

هڪڙا ٿيندا ڳالهائڻ وارا، ٻيا ٿيندا جواب ڏيڻ وارا، ڳالهائڻ وارن ۾ هڪڙو، جواب ڏيڻ وارن ۾ هڪ يا سڀئي. لبثنا يوما بعض يوم ڏينهن ٽڪيا آهيون يا دنيا ان کان وڌيڪ ته ڪونه. وري جو ماحول کي ڏٺائون ته ماحول سارو انهن جي انداز جي خلاف نڪتو. ڀلا ٽي سؤ نو ورهيه گذريا، مينهن اٺا، آبشار ٿيا، حالات بدليا،

چاندي پنهنجي کڻي وڃي. سڪو، درهم، ورق سڪي کي چئبو آهي. هذه اجهيء الي المدينة شهر ۾، جنهن شهر مان نڪري آيا آهيون، ڪجهه کاڌي پيتي جو بندوبست ڪجي. پئسو ڏوڪڙ پنهنجو آهي، شهر ۾ ڏيو ته ڪنهن دڪان کان حلال روزي سٺي هڪڙي ماڻهو کان وٺي اچي، جيڪو هنن جي پنهنجي خيال ۾ هجي يا جاچي ڏسو. فلينظر ايها ازڪي طعاما، ڏسو ڪير وڌيڪ سٺو آهي. سٺي کاڌي ٺاهڻ ۾ ڪهڙو وڌيڪ پختو آ؟ فلياتڪم پوء آڻي تهان وٽ برزق منه اتهون کاڌو انهيء کان کاڌو وٺي اچي. معنيٰ ڏسو ڪو سٺو، پرهيزگار، چڱو، نيڪ آدمي، ماني ٽڪي ڪندڙ شهر ۾ هجي، هي پئسا کڻي وڃو، هوشياري سان وڃي اهو وٺي اچو. ولا يشعرن، وليتلطف، نرمي،

جيڪڏهن اهي واقف ٿي پيا توهان تي يرجموڪم توهان کي پٿرن سان ماريندا او يعيدوڪم في ملتهم جيڪڏهن جان بچائيندؤ ته پوء جان نه بچندي سواء ان جي ته انهن جي دين ۾ داخل ٿيو پوء توهان کي موٽائين پنهنجي دين ۾ اها خراب ڳالهه آهي ولن تفلحوا اذا ابدا تڏهن ته هرگز نه ڇٽي سگهندؤ پوء پوء ڪڏهن به هرگز ڇٽي نه سگهندؤ اذا تنهن وقت ابدا ڪڏهن به معنيٰ پوء ته وري ڇٽڻ ڇوٽڪارو مشڪل آهي. دنيا جي غرض تي زندگي بچائڻ لاء ماڻهو ڪفر ڪري پاڻ کي اذيت ۽ مصيبت کان بچائڻ جي لاء الله جي بي فرماني ڪري پوء اهو ڪاٿي ڇٽندو؟ معنيٰ هنن کي اها ٿورڙي اها جيڪا دنيا جي تڪليف هئي سا اها ٿورڙي پئي نظر آئي آخرت جي تڪليف وڏي پئي نظر آئي ته پوء ته پوء نه ڇٽي سگهبو ڪذالڪ اعثرنا عليهم اهڙي طرح اسان خبر ظاهر ڪئيسين انهن تي، ليعلموا ان وعد الله حق، جيئن ڄاڻن ته الله جو وعدو حق آهي، اها ڳالهه هنن جي مٿان ظاهر ٿي پئي، هنن کي خبر اها ملي وئي، ان الساعة لا ريب فيها، قيامت جي گهڙي اچڻ واري آهي، انهي ۾ شڪ ناهي. اذ يتنازعون بينهم، جڏهن هو پاڻ ۾ جهڳڙو پيا ڪن، امرهم پنهنجي معاملي ۾، ياد ڪر اي نبي! انهن ماڻهن جو معاملو، اهي شهر وارا ماڻهو وري پاڻ ۾ جهڳڙو پيا ڪن، پنهنجي معاملي ۾، قالوا ابنوا عليهم بنيانا، ماڻهن چيو ته اچو انهن جي ٻاهران هلي انهي غار جي منهن تي ڪا جاء ٺاهيون. اهو به جهڳڙو ٿيو. اها ڳالهه به تون هنن کي ٻڌاء. تنهن وقت ۾ جڏهن پوء بادشاهه کي انهن ماڻهن کي خبر پئي. هيء ڄڻ پوئين ڳالهه اڳ ۾ الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو ڇڏي، ائين ٿيندو آهي دستور پوء انهن جاء ٺهرائڻ جو خيال ڪيو، اها حڪومت خاصي هي صالح ماڻهو آهي، انهن کي جڏهن اطلاع ٿيو، انهن ماڻهن کي اعثرنا عليهم جو مطلب آهي جيڪي شهري ماڻهو آهن انهن کي آخر پتو پيو. اها ڳالهه جو حاصل طور اڳي ٻڌائي ٿي وڃي ۽ انهن کي اها به خبر پئي ته هڪڙا ماڻهو ٽي سؤ نو ورهيه سمهي جاڳي سگهن ٿا. بعث بعد الموت جو مسئلو اهڙو ئي آسان آ ۽ تنهن وقت ۾ اهو عقيدو ٿي چڪو هو. بادشاهه مسلمان ٿي چڪو هو. سو هاڻي هي حال هنن جو ڏسي ٻڌي تيئن يقين ٿيندين ته بيشڪ قيامت قائم ٿيندي. ماڻهو اٿي جيئرو ٿي سگهي ٿو؟ ٽي سؤ نو ورهيه ڪا زندگي ٿيندي آ ڇا سمهڻ جي ننڊ جي؟ اهو انهن ماڻهن جي لاء آهي. ۽ پوء انهن پاڻ ۾ جهڳڙو به ڪيو، اختلاف ڪري وڌو، هڪڙا چون ته اتي تعمير ڪيون، ٻيا چون ته ضرورت ڪانهي. نيٺ پوء ديوار ڪڍي انهيء دروازي کي بند ڪري ڦٽي ڪيو، جيئن آمد رفت بند هجي. اهو ماحصل وچ ۾ اچي ويو. قال الذين غلبوا علي امرهم چيو انهن شخصن جيڪي غالب ٿيا پنهنجي معاملي تي، معنيٰ جيڪي قوت وارا شخص هيا، لنتخذن عليهم مسجدا ضرور ضرور ٺاهرائينداسين اسان انهن انهن جي جڳهه تي هڪڙي عبادت خاني کي، مسجد ٺاهرائينداسين ٻاهر يادگار غار جي دروازي تي جو ماڻهو پيا اچن وڃن مسافر مسجد ۾ نماز پڙهن خدا جي عبادت ڪن ۽ اصحاب ڪهف جي اها مسجد ليکي وڃي. هو ته اندر ٿيا، هي ٻاهر. اهو معاملو اهو وچ ۾ هڪڙو جملو الله تعاليٰ بيان فرمايو، هنن جي ٻاهر شهر ۾ نڪري وڃڻ کان بعد شهرين کي پتو پيو، پوء انهن شهرين اچي جاچ ڪئي، اهو معاملو سڄو تاڙي سمجهي ويا ته هيتري وقت کان وٺي آيل هيا، اهو خلاصو الله تعاليٰ هڪڙو بيان ڪيو آهي. ۽ انهي ۾ هنن اختلاف ڪيو، ڪي چون ته ڪجهه تعمير ڪجي، ڪي چون نه ڪجي، آخر مسجد ٻاهر ٺاهرايون. اهو خلاصو مطلب وچ ۾ ٿيو ۽ پوء پاڻ ۾ اتي واقعو جيڪو ٿيو آهي سو واقعو عجيب ٿيو آهي ڀئي جڏهن پنهنجي اها شي کڻي ويو اتي ڪنهن بورچيء وٽ پيسڙا کڻي ويو هڪڙو هو يا ٻه ڄڻا هڪڙو ماڻهو هو ويو جو اتي ته هن کي ڏنئي سڪو ڏٺو ته هي ماڻهو ڪجهه ٻئي قسم جو ٻئي جنس جو نظر ٿو اچي ٽي سؤ نو ورهيه اڳيو ماڻهو ته آخر هاڻي هن وقت ٻئي قسم جو نظر ايندو پوء هن کي انهي ڳالهه تي ئي ٿورو ان بورچيء کي عجب لڳو يا ٻين ماڻهن کي، هن کان ڪو خريد پيو ڪري، پوء هن ماني ڏيئيس پيو، مگر سڪو ڏنئي ته سڪو پراڻو. هن هڪڙي سپاهيء کي سڏ ڪيو، سپاهيء کي ڏسي چيائين، سڪو ڏسو. هن پڙهي چيو ته سڪو ته ٽي سؤ نو ورهيه دقيانوس بادشاهه جي زماني جو آ. بابا هي توهان ڪاڏانهن آندو آ؟ جنهن چيائين، اسان کي پنهنجو آ. ڇا ڀلا خزانو اٿو ڇا؟ جنهن چيو خزانو ڪونهي، ٿورڙا پئسا آهن. ڪاٿي هئو توهان جي؟ هي غار ۾ رهندا آهيون هتان. ڪهڙو غار جنهن جبل جو ڪو پري ڪونه هو گهڻو. هن هڪدم بادشاهه کي خبر ڪئي. بادشاهه هن کي گهرايو. هن کان ڳالهه پڇا ڪئي. پوء هن کي چيائين ته توهان ڪو خطرو نه ڪريو. هاڻي حڪومت عادل آهي. الٰهي حڪومت قائم ٿيل آهي. انقلاب اچي چڪو آهي. الله تبارڪ و تعاليٰ هاڻي دين اسلام کي هتي جاري ڪري ڇڏيو آهي. ظلم ڪونهي ڪو. پوء هن اها ڳالهه ٻڌائي ته اسان ظلم کان نڪري وياسين. ائين ٿيو قصو. پوء انهيء بادشاهه چيو ته تنهن وقت ۾ حڪومت حڪومتون ڄڻ اهو انتظام ڪنديون هيون ته اهڙا جيڪڏهن گمنام طريقي هليا وڃن ته پوء انهن جا نالا لکي ڪي محفوظ ڪري ڇڏيندا هئا. پوء انهيء خزاني منجهان هڪڙيون پليٽون ڪڍرايائون جنهن پليٽن تي نالا لکيل هيا ته فلاڻي سن فلاڻي وقت ۾ افسوس شهر افسوس شهر جو نالو افسوس افسوس شهر جا ماڻهو

وڃي ڏٺو ته ننڊ پيا آهن، پوء چيو بابا هن کي ڇڏيو ڪو ڳالهه ڪانهي ته هلو. پوء اهو اختلاف ٿيو ته ڀلا هن کي بند ڪريون، مسجد ٺهرايون، خفو ڪيائون. ائين انهن فقيرن درويشن کي ڇڏي ويا. الله تعاليٰ انهن تي رعب وڌو، ڪو به ماڻهو وڃي نه سگهيو. ايترو معاملو آهي. سيقولون، الله ٿو فرمائي ته ڪجهه وقت گذرندو، پتو ماڻهن کي ڪونه پوندو ته اصحاب ڪهف جيئرا آهن ڪين مري ويا آهن. ۽ انهن جو عدد ڪيترو آ؟ بهرحال شهر وارا ماڻهو انهن جي عجيب غريب حالات کان عقيدت جي سببان غار وٽ هڪڙو مڪان ٺهرائڻ جو انهن فيصلو ڪيو. پوء انهن غار وٽ مڪان ٺهرايو ٻيو سڄو بهرحال هنن جي دلين ۾ عزت احترام ويٺو. هاڻي سامعين ماڻهو اصحاب ڪهف جو جڏهن قصو ٻڌن ته انهي ۾ ڄڻ اهي عجائبات سڀ نظر اچن ٿا.

ٽي پوء پنج ۽ وچ ۾ چوٿين کي ڇڏي ويو. ڪتو ڪو انهن جو نمبر ته ڪونه هو، تنهن ڪري اها ڳالهه غير تحقيقي ٿي پئي. نمبر ڦٽي ويو نه. پنج ڇهون انهن جو ڪتو آهي. رجماً بالغيب اها آهي پرپٺ جو نشانو چٽڻو، رجم معنيٰ پٿر چٽڻو، غيب معنيٰ پرپٺ جو خبر ڪانه پرپٺ هي، هاڻي اتي ترديد ٿي وئي. رجم بالغيب اهو نفيس ترديد جو قسم آهي. معنيٰ پنجن تائين آيا، ڇهون ڪتو ۽ رجم بالغيب هڪڙن چيا ٽي چوٿون، ٻين چيا پنج ۽ ڇهون ڪتو. يقولون وري ٻي پارٽي اهي ٿا چون سبعة وثامنهم ڪلبهم ست آهن اٺون انهن جو ڪتو آهي هاڻي سادس کان پوء سبعة آيو آهي ۽ ڇهين کان پوء ستون نمبر هوندو آهي مطابقت اها آهي نمبر جي برابريء جي معنيٰ عدد شمار ۾ غلطي هاڻي ڪانهي اضافو جنهن ڪيو ڇهن کان ستن تي انهيء انهيء جي لاء پويون رجما بالغيب جو اکر ڪونهي. هتان ائين سمجهه ۾ ٿو اچي ته اهي ئي ماڻهو هيا. ايترا قل ربي اعلم بعدتهم تون چئو منهنجو رب ڄاڻندڙ آهي انهن جي انداز کي. اهو شيون ته ڳالهه ڇٽا آهن، اهو انهيء وقت سان واسطو رکن ٿا. هيء هاڻي قرآن جي ڳالهه آهي، اها ته تاريخ ٿي پئي، هاڻي قرآن ڇا ٿو چوي؟ اهي آهن، اهي نالا آهن، مان کي به ياد آهن، ها، باقي اهو ڄڻو هتي جيڪو قرآن پاڪ جو فيصلو آهي، اهو آهي.

ڪتي جو نالو قطمير. قل ربي اعلم بعدتهم چئو منهنجو رب ڄاڻندڙ آهي انهن جي عدد کي ما يعلمهم الا قليل نه ٿا خبر رکن انهن جي مگر ٿورا. فلا تمار فيهم تون انهن ۾ شڪ نه ڪر الا مراء ظاهرا مگر سرسري جهڳڙو اهو سرسري هڪڙو جهڳڙو آهي، تنهنڪري تون انهي ۾ ڪو شڪ نه ڪر ته ڪيترا آهن، معنيٰ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي محسوس ٿيو ته ايترا آهن، قرآن شريف منجهان، ولا تستفت فيهم منهم احدا ۽ پڇا به نه ڪجانء ڪنهن هڪڙي کان ان منجهان، قرآن مان جيڪي سمجهه ۾ اچي اهو آهي. اهو مضمون ٿيو. اجاين ڳالهين ۾ اجاين بحثن ۾ پوڻ جي ضرورت ڪانهي، پاڻ توهان غور ڪري ڏسو. ڏانهن اچي ٿو ته ٿورن ماڻهن کي ان جي خبر به هوندي جيڪي قرآن پاڪ جي سياق سباق کي ڏسي ۽ ڪوشش ڪندا ته پوء انهن کي اها ڳالهه سمجهه ۾ ايندي. الله تعاليٰ پهرين ٻه قول ٻڌايا انهي ٻن قولن کي پوء رجما بالغيب سان هٽائين ٽيون قول ٻڌائين انهي کان پويان رب تعاليٰ رجم بالغيب ڪونه ڳالهايو معنيٰ ان کي ڪونه بدلايائين. هڪڙي ڳالهه اها. معنيٰ ست اٺون ڪتو. ان کي رد خدا تعاليٰ نه ڪيو. هڪ اهو قرينو آهي ته هي ست آهن اٺون آهي ڪتو. ٻيو قرينو ته واؤ عطف جو مٿي ڏسو ٿا ته ڪونهي سيقولون ثلاثة ورابعهم ڪلبهم ڪونهي هتي ڇو ته نمبر چوٿون پرائو آهي نه جيڪڏهن ورابعهم چئجي ها ته اهو ته نمبر پرائو آهي تنهنڪري رابعهم آيو ٽي ۽ چوٿون ڪتو چئجي ها ته ۽ چوٿون ته ڪتو ڪونه هو. عطف نه ڏنائين تنهنجي معنيٰ هي جدا جنس ڪري ڇڏيئين. جي هتي ورابعهم الله تعاليٰ فرمائي ته رابعهم ته ماڻهو آ. انهي کي ڪتو ڪيئن چئبو؟ غور ڪجو انهي ڳالهائڻ تي. هڪ، سيقولون خمسة.

انهن جا نالا برڪت وارا آهن، ڏاڍا تمام برڪت وارا آهن. انهن نالن جي استعمال ڪرڻ سان جني قوتون ماند پئجي وينديون آهن، ڇو ته الله تعاليٰ انهن جي مڪان تي ئي رعب ايڏو رکيو آهي جو ڪو حاضر نه ٿو ٿي سگهي، تنهنڪري ان جا نالا جيڪڏهن ڪٿي کڻي لکبا يا ڪنهن ماڻهوء کي اهي پارائبا يا ڪنهن جاين ۾ لکي رکبا آهن ته پوء جن وغيره جو تاثير اتي نه ٿيندو اها ڳالهه آهي ڇو ته الله تعاليٰ انهن جي رعب جي ڳالهه ته ڪئي آهي.

يا ڪا ڳالهه ڪريو يا ڪو واعدو ڪريو ته انهي ۾ ان شاء الله ضرور چئو. لا تقولن لشيء اني فاعل ذلک غدا هرگز نه چئجو ڪنهن شيء جي لاء ائين ته مان سڀاڻي ڪندس ائين نه چئو خالي ائين نه چئو مگر ان يشاء الله ان شاء الله جو لفظ ڳالهايو پوء پوء چئو ته سڀاڻي ڪنداسين ان شاء الله سو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن ان وقت ۾ اهو اکر ان شاء الله جو نه ڳالهايو هو تڏهن ايترا ڏينهن گذري ويا

اصحاب ڪهف جو جيڪو قصو آهي اهو تاريخي طور ائين بيان ٿيل آهي جيڪا اها ڳالهه آئي ۽ الله تعاليٰ پنهنجي هدايت جو مالڪ آهي جيڪو اسان کي وڌيڪ هدايت ڪري اقرب من هذا رشدا جو مطلب هي آهي ته رب تعاليٰ جيڪا پنهنجي طرفان اسان کي هدايت نازل ٿو ڪري پيو اقرب معنيٰ اظهر دلالة عليٰ نبوتي منهنجي نبوت جي مٿان دلالت کي الله تعاليٰ اڃا چٽو ڪندو اصحاب ڪهف جي قصي کان

اوچتو ڇڪ ڇڪ ڇپ مٿون پئجي وئي. ڦاسي پيا. پوء چيائون ڪيئن نڪرون؟ اتي هڪڙي چيو ته توهان کي ڪنهن عبادت ۾ اخلاص هجي رب تعاليٰ جي آڏو پنهنجو عمل صالح وسيلو پيش ڪريو ته پوء الله تعاليٰ توهان جي عمل صالح جي انهيء پيش ڪرڻ سان رب توهان تي رحم ڪري ۽ انهيء توهان جي عمل صالح جي وسيلي کي قبول فرمائي. پوء هڪڙو اٿي ائين ٿو چوي ته رب! مان وٽ ماڻهو ڪم ڪندا هيا. پوء مان انهن کي شام جو مزدوري ڏيندو هوس. هڪڙي همراهه گهڻو ڪم ڪيو، پوء مزدوري ڏنم. هن چيو ته مان ڪم گهڻو ڪيو آهي، مون کي مزدوري ڏي. بابا، مزدوري توکي وڌيڪ ڪين ڏبي، سڀني جيتري. تو ڪم گهڻو ڪيو آهي، ثواب ٿيندئي. هو ڪاوڙجي هليو ويو. پوء مان هن جي مزدوريء کي ان وٺي ۽ پوکرايو. ٻه ٽن سالن ۾ ان گهڻو ٿي ويو. پوء ڳئون ورتم، پوء ٻڪريون ورتم. ٻه ٽن سالن کان پوء موٽي آيو. چيائين، خدا جو خوف ڪر، منهنجي مزدوري ڏي. چيومانس، هائو. پوء سائين مان هن کي وڃي ان جي به ڪوٺيء تي بيهاريو. چيائين ته مان اتق الله ولا تهزا بي مون تي مسخري نه ڪر وري ڳئون جي واڙ تي وڃي بيهاريومانس خير ڳئون جي چيائين ته سائين خدا جو خوف ڪر مون کي وري ٻڪرين جي وڃي ولر تي بيهاريومان چيائين ته ادا هاڻي تون نه ڏيندين مان وڃان ٿو چيومانس بابا تنهنجي مزدوري کي مان وڌايو آهي اي الله جيڪڏهن هڪ مزدور جي مزدوري کي مان انهيء طرح وڌائي وسيع ڪيو تنهنجي محبت ۾ تنهنجي خوف ۾ ته پوء اسان جي مٿان هن مصيبت کي ٽار ڀلا ٻيو ڪهڙو وقت آهي ائين ڌلڪو جو آيو ته ڇپ پري ٿي آسمان پيا ڏسون

هو محنت ڪري هن حاصل ڪيو، پوء هن کي ڏنائين، پوء جڏهن وقت انجام جو ٿيو ته اها هن کان ڊني، خدا جو خوف ڪيئين، ڏڪي پئي، پوء هي ڇڏي ويس پئسا ڦٽي ڪري، الله جيڪڏهن مان تنهنجو خوف ڪري اهو ڇڏيو آ ته پوء اسان تون پٿر پري ڪر، ڌلڪو آيو پٿر پري ٿي ويو. وري ٽيون شخص اٿيو، انهي چيو ته الله منهنجا ماء پيء ڪراڙا هوندا ها، مان انهن جي خدمت ڪندو هوس، هڪڙي دفعي مون کي گاهه جو ۽ ٻڪرين جو چارڻ پري کڻي ويو، اتي وڃي ٻڪريون چاري موٽيس، تيسين پيء ماء منهنجا ننڊ پئجي. اڳ ۾ کير ٻير ڏوهي انهن کي پياريندو هوس، پوء پنهنجي ٻارن کي. دير سان آيس، هو ننڊ پئجي ويا. کير ڏوهي کڻي اچي مٿون بيٺس، ٻارڙا پيا روئن. صبية يتضاغون في قدمي، ٻار پيا روئن منهنجي پيرن ۾. مان انهن کي نه ڏنو. ٻارڙا اتي پيرن ۾ ننڊ پئجي ويا. آڌيء جو جڏهن پيء ماء اٿيو، مان بيٺو هوس انهن جي سيراندي کئون. ڏٺائون مون کي بابا ڇا آهي جو کير آ توهان جي لاء جهليو اٿم. پوء انهن تڪليف کي به محسوس ڪيو، منهنجي کي دعا به ڪيائون، کير به پيتائون. الله جيڪڏهن مان انهن جي عزت خاطر اهو ڪم ڪيو ته اسان جي مٿان پوء ڇپ کي وري ٽيون ڌلڪو آيو پوء نڪري وئي هي ٻاهر هليا ويا رقيم جي معنيٰ اها آهي بخاري واري اها معنيٰ ڪئي آهي رقيم جي معنيٰ تختي لکيل انهيء غار جي مٿان اها معنيٰ به ڪئي اٿن اها تختي وري لڙڪائي ڇڏي هن تي لکي هيء بهرحال روايتون اها جماعت غريبن جي ۽ مسڪينن جي اها جماعت اصحاب ڪهف جهڙن بزرگن جهڙي تو وٽ هڪڙي جماعت اچي ويٺي آهي، ڪافر گهرن ٿا ته جيڪر انهن کي توهان پري ڪري ڇڏيو، جو اهي به هجن اسان به هجون، پوء سوال جواب ۾ اسان کي ڪجهه ڪبيدگي ۽ خاطر پريشان ٿي ٿئي، تنهنڪري ڀلو اهو آهي ته توهان انهن کي جڻ اٿاريندؤ ته پوء اسان به پنهنجي قرار ۽ آرام سان توهان وٽ اچي سوال جواب به ڪنداسون، باقي نه ته اهي غريب ماڻهو بلال، صهيب، عمار، سلمان، ابوذر، ابن مسعود اهڙي قسم جا ماڻهو ٿلهيون چادرون، جبا، صوف جا، ڪن کي گوڏڙي ٻڌل، ڪن جا ڪهڙا حال، سو انهن کي جيڪر توهان پري ڪري ڇڏيو ته ڏاڍو ڀلو ٿي پوندو. پوء اسان توهان سان اچي ڳالهايون. نبي سائين جن جي دل ۾ مڙيئي خيال ٿيو ته ڀلا ائين کڻي ڪجي. ائين فقا فقراء سان گڏ جيڪر نه ويهون پري ٿيون ته پوء. نبي سائين جي دل ۾ اهو خيال آيو ته ڀلا اهي ڪافر ماڻهو آهن. اچي ڪجهه نفعو وٺن يا ڪا اهڙي صورت پيدا ٿئي، الله تعاليٰ فرمايو ته نه انهن کي اٿاربو به نه، هي اچن يا نه اچن انهن سان گڏ ماڻهو ويٺو هوندو، لا تطرد الذين يذڪرون الله، نه تڙ انهن شخصن کي جيڪي الله کي ياد ٿا ڪن بالغداة والعشي، صبح شام معنيٰ دائماً. وري نبي سائين جن کي خيال ٿيو ته ڀلا مان اٿي ۽ وڃي انهن سان ڳالهايان؟ الله تعاليٰ وري ٻي آيت نازل فرمائي ته پنهنجي نفس کي به انهن سان روڪي رک، انهن غريبن جي ڪچهري مان نه اٿ، پاڻ به نه اٿ، انهن کي به نه اٿار. اهي به صبح شام کي پيا ٿا رب کي ياد ڪن رات ڏينهن، يريدون وجهه رب جي رضا، ان جو ارادو ولا تعد عيناڪ عنهم جڏهن ڳالهه ڪرين ڪافرن سان ته پنهنجي نگاهه به انهن کان نه هٽاء، منهن ۽ نه نظر انهن ڏي هجي، سوال جو جواب ڀلي انهن کي ڏي. تنهنجي ڏسڻ جي لائق اهي غريب آهن مسڪين آهن تريد زينت الحيات الدنيا الله تعالي انهن ماڻهن جي هٿ تي انقلاب ته آندو جهڙي طرح اصحاب ڪهف تيئن اهي ولا تطع من اغفلنا قلبه اهي غافل دلن وارا توکي مجبور ٿا ڪن انهن جو چيو نه مڃ واتبع هواه پنهنجي نفس جي خواهش جي تابع ڪان امره فرطا انهن جو معاملو حد کان ٽپيل آهي تنهن ڪري انهن جي پرواهه به نه ڪر بس مڃن ته مڃن اچن تنهنجي ڪچهري ۾ ويهن توهان جي شرطن تي ويهن فائدو وٺن، توهان انهن جي شرطن تي نه اچو. قل الحق من ربڪم چؤ هي حق رب جي پاسي کان آيو آهي فمن شاء فليؤمن جيڪو ايمان آڻي ان جي مرضي من شاء فليڪفر جيڪو چاهي ڪفر ڪري الله تعاليٰ ٿو فرمائي انا اعتدنا للظالمين نارا اسان ظالم گنهگار جي لاء باهه تيار ڪئي احاط بهم جيڪا گهيرو ڪندي انهن تي سرادقها انهن جا تنبو قناتون باهه جون وڏيون تنبو ۽ قناتون هوندا جن ۾ هي اندر پئجي ويندا

سٺو ارتفاق آ ۽ زندگي خاصي آرام جي آهي ۽ ڀلو ثواب آ. رب تعاليٰ فرمايو، اڳتي وري هڪڙو ٻن ماڻهن جو بيان ٿو اچي، ارتفاقي مسئلو آ هڪڙو ماڻهن جو ۽ هڪ ڪن ماڻهن بخيلن جي ڳالهه آ.